ຕາມວັດຕາມວາ ຕາມເດີ່ນໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນ ເຊັ່ນວ່າໂຮງຮຽນເຈົ້າອະນຸ ລີເຊວຽງຈັນ ແລະ ເດີ່ນຕາມຄຸ້ມຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າເດີ່ນທາດຫຼວງ ເດີ່ນຄ້າຍໜອງດ້ວງ ແລະ ຄ້າຍທະຫານອື່ນໆ ດັ່ງຄ້າຍທະຫານ MMF ເປັ ນຕົ້ນ ແລ້ວກໍຄ່ອຍໆກ້າວເມືອໜ້າ ໂດຍມີຄວາມໃຝ່ຝັນຈະເປັນທີມຊາດລາວ ໂດຍອາໄສການຕັດສິນໃຈອັນໜຽວແໜ້ນ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ໃນທີ່ສຸດ ຄຳຊຸຍ ວົງພັກດີ ກໍໄດ້ເປັນທີມຊາດລາວແທ້ ໆ ແລະ ສ້າງຊື່ສຽງໃຫ້ແກ່ທີມຊາດພະລາຊະອານາຈັກລາວບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ຈົນໄດ້ຫຼຽນເງິນຈາກການແຂ່ງຂັນຊີເກມ ໂດຍເພພັງທີມຊາດຕ່າງປະເທດຫຼາຍລູກ ຫຼາຍຄົນໃນທີມຊາດລາວເຮົາ ບໍ່ວ່າສະໄໝໃດ ກໍຄົງຈະເປັນດັ່ງນັ້ນ ນັ້ນລະເປັນແນວນັ້ນ ບັດນີ້ ໃນປະເທດ Australia ທີ່ດັງເຕີບໃນເວທີສາກົນໃນການເຕະບານ ໃນຂັ້ນຫຼາຍລີກ ດັ່ງຂັ້ນ FIFA World Cup ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນວ່າກຳລັງມີນາງສາວນາງໜຶ່ງທີ່ກຳລັງພະຍາຍາມຈະເປັນ ສະມາຊິກທີມຊາດ Australia ໃຫ້ໄດ້ ນາງສາວນັ້ນແມ່ນຊູຊານ ພອນສົງຄາມ ທີ່ເກີດຢູ່ໃນປະເທດໄທ ລູກໄທ ນອກນັ້ນກໍມີເຈດຕະນາຈະກັບໄປໄທ ເພື່ອຊົດຊ່ວຍເດັກຍິງໄທທີ່ຢາກເປັນນັກເຕະບານຂອງທີມຊາດດັ່ງຍ ານາງນັ້ນເອງ ສຳລັບຊີວິດຂອງນາງສາວຊູຊານແລ້ວ ການຝຶກຫັດຝຶກຊ້ອມເຕະບານລູກມົນໆ ຄື soccer ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ໃນໂລກນີ້ຮຽກວ່າ football ແມ່ນເປັນກິດຈະການອັນປົກກະຕິ ນີ້ຈະບໍ່ເປັນດັ່ງນັ້ນໄດ້ ຖ້າຫາກວ່ານາງບໍ່ ໜຽວແໜ້ນ ແລະ ມີຄວາມບາກບັ່ນອົດທົນ ພໍ່ນ້າຂອງນາງເວົ້າວ່າ ນາງຈະບໍ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກທີມຊາດໄດ້ຈັກເທື່ອ ແຕ່ນາງໂຊກດີເຕີບ ເພາະແມ່ຂອງຍານາງມີແນວຄິດບໍ່ຄືກັນນັ້ນ ນາງຊູຊານເວົ້າວ່າ ນາງຄິ ດວ່າໃນຮີດຄອງຂອງນາງ ນາງຖືກບອກໃຫ້ເຮັດສິ່ງທີ່ເດັກຍິງຄວນກະທຳຢູ່ບ້ານຢູ່ຊ່ອງ ແລະ ຫຼິ້ນກ່ຽວກັບລູກນ້ອຍ ແລະ ແບບນີ້ ແມ່ຂອງນາງບໍ່ມັກ ແລະ ອອກບ້ານໄປ ແລະ ນາງບໍ່ຮູ້ວ່າຈະແຂງກ້າປານໃດ ແລ ະ ແມ່ຂອງນາງຢາກໃຫ້ນາງແລ່ນ ແມ່ຂອງນາງມີຊື່ວ່າ

ທຸກຫົນແຫ່ງໃນໂລກນີ້ ເຊື່ອຍານາງເຖີດ ຜູ້ຍານາງຕ້ອງເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອເຂົາ ຜູ້ຍານາງຕ້ອງກະທຳສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລູກດຸໝັ່ນກັບສິ່ງທີ່ເຂົາຢາກເຮັດໃນເວລານີ້ ໃນປະເທດໄທ ນາງຊູຊາ ນສາມາດພຽງແຕ່ເຕະບານແຂ່ງກັບຜູ້ຊາຍ

ກ່ອນນາງຈະລົງເດີ່ນ ນາງບອກເຂົາວ່າ ເອົາເລີຍ ບໍ່ເປັນຫຍັງ ມັນມີພຽງແຕ່ຈະພັດທະນານາງຂຶ້ນ ວ່າຊັ້ນ ແຕ່ສິ່ງທີ່ທັງສອງນັ້ນພົບພໍ້ແມ່ນວ່າ ຢູ່ໃນໄທໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຮຸນແຮງໃນດ້ານຄອບຄົວ ຈົນພ າໃຫ້ລູກ ແລະ ແມ່ນັ້ນອອກໄປຈາກປະເທດໄທ ພາຍຫຼັງທີ່ມາຮອດມາເຖິງປະເທດອົດສະຕຣາລີແລ້ວ ເຫດຜົນທີ່ຍານາງຊູຊານເຕະບານນັ້ນ ກໍຂະຫຍາຍໂຕອອກ ນາງໜຽວແໜ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ

mom ຊູຊານມີຄວາມໃຝ່ຝັນສອງອັນ ຍານາງຢຸດຢັ້ງຜູ້ກ່ຽວບໍ່ໄດ້ ນັ້ນເປັນຄວາມໃຝ່ຝັນອັນໃຫຍ່ໂຕສຳລັບຍານາງ ຍານາງຢາກໃຝ່ຝັນໃຫ້ເຂົາ ລູກນັ້ນຢາກເຕະບານໃຫ້ທີມຊາດອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ຄວາມໃຝ່ ຝັນທີສອງ ແມ່ນຢາກໂຊຄວາມຊຳນິຊຳນານ ທີ່ວ່າຜູ້ຍິງມີຄວາມສາມາດຄືກັບຜູ້ຊາຍ ໃນເວລານັ້ນນາງມີອາຍຸພຽງແຕ່ 12 ປີຊື່ໆ ບັດນີ້ນາງສາວຊູຊານມີອາຍຸ 18 ປີ ແລະ ກ້າວເຂົ້າສູ່ການຈະກ້າວຂຶ້ນສູ່ທີມຊາດ ມາ ທິລດາ ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ

Like it's really crazy with just drugs, alcohol and just ຢາກກັບໄປໄທ ກັບໄປໃຫ້ກຳລັງຈິດກຳລັງໃຈແກ່ເດັກຍິງເຕະບານ ເພາະການເຕະບານຊ່ອຍເຂົາອອກຈາກບັນຫາ ດັ່ງຢາເສບຕິດ ສຸລາ ຟຸດບອນເຮັດໃຫ້ນາງຕັ້ງຈິດຕັ້ງໃຈໃສ່ສິ່ງທີ່ນາງ ມັກຊອບ ຄືເຕະບານ ມັນໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ນາງ ທັງແນວດີ ແລະ ບໍ່ດີ ແມ່ຂອງນາງກໍມີຄວາມໃຝ່ຝັນດັ່ງດຽວກັນນັ້ນ ການແຂ່ງຂັນເຕະບານຂັນໂລກ FIFA World Cup 2019 ເພດຍິງ ຈະເລີ່ມແຂ່ງຂັນກັນຂຶ້ນໃນປະເທດຝຣັ່ງເສດ ໃນວັນທີ 7 ເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2019 ນີ້ ທີ່ທີມຊາດອົດສະຕຣາເລຍ ມາທິລດາ ຈະຕໍ່ສູ້ກັນກັບທີມຊາດອີຕາລີ ໃນວັນທີ 9 9 ໂມງຄ່ຳ ທີ່ວ່າຢ່າງແນ່ນອນ ຈະເປັນການຕໍ່ສູ້ກັນແບບທີ່ວ່າໃຈຂວ້ຳໃຈຫງາຍ ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au